ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ໃນດ້ານສາທາລະນະສຸກອົດສະຕຣາລີ ທ່ານ Greg Hunt ລັດຖະມົນຕີສາທາລະນະສຸກອົດສະເຕຣເລຍ ເປີດເຜີຍແຜນການສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດອອກມາແລ້ວ ທີ່ທ່ານຫວັງວ່າຈະເຮັດໃຫ້ລະບົບ ສາທາລະນະສຸກອົດສະເຕຣເລຍ ເປັນອັນດີເລີດຂອງໂລກນີ້ ໂດຍສະເພາະແລ້ວ ແຜນການດັ່ງກ່າວບົ່ງວາງວິທີການທີ່ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍ ມີເຈດຕະນາຈະແກ້ໄຂການທີ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເ ລຍ ມີຄົນຍິ່ງຂຶ້ນຂ້າຕົວຕາຍ ແລະ ເປັນອາການຕ່າງໆໃນດ້ານປະສາດ ທ່ານລັດຖະມົນຕີ Greg Hunt ເປີດເຜີຍແຜນການສາທາລະນະສຸກອົດສະເຕຣເລຍ ຄື National Health Plan ທີ່ເປັນເອກະສານຊີ້ແຈງອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບການຄ້ຳ ຈູນການເງິນ ແລະ ໂຄງການຕ່າງໆ

ແນໃສ່ສູງຂຶ້ນຕື່ມ ທ່ານ Greg Hunt ແບ່ງປັນລະບົບສາທາລະນະສຸກອົດສະເຕຣເລຍອອກເປັນ 4 ຫຼັກ ຫຼືວ່າ 4 ພາກ ທີ່ແຜນການແຫ່ງຊາດອົດສະເຕຣເລຍຈະແກ້ໄຂ ແຜນທີ 1 ແມ່ນການດູແລສຸຂະພາບ ທີ່ທ່ານ Greg Hunt ເວົ້າວ່າ ອົດສະເຕຣເລຍຈະກະທຳໄດ້ດີ ແຕ່ອົດສະເຕຣເລຍກໍສາມາດເຮັດໄດ້ດີຂຶ້ນຕື່ມຢູ່ ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍຈະເຈາະຈົງໃສ່ການເຮັດໃຫ້ແນ່ວ່າ ລະບົບ Medicare Australia ຈະຖືກຄ້ຳຈູນການເງິນຢ່າງພຽງພໍ

ແລະ ສຸຂະພາບປະສາດ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນສຸຂະພາບໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍເປັນປະເທດນຳໜ້າກ່ຽວກັບການກວດ screening ເບິ່ງການເປັນມະເຮັງຊ່ອງຄອດໃນຕອນຕົ້ນໆຂອງ ມັນ ທີ່ມີເດັກໆອາຍຸ 5 ປີ ເຖິງ 94.7% ໄປສັກຢູກສັກຢາປ້ອງກັນມັນໄວ້ ແລະ ການດູດຢາດູດໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍກໍຕົກຕ່ຳລົງ ທີ່ມີ 13.8% ຂອງພົນລະເມືອງອົດສະເຕຣເລຍ

sectors ທີ່ຈະມີເດັກໆອາຍຸ 5 ປີຈະຖືກສັກຍັກສັນຍາປ້ອງກັນມະເຮັງຊ່ອງຄອດໃຫ້ຫຼາຍກວ່າລະດັບທີ່ຕ້ອງການຄື 95 ເປີເຊັນ ນອກນັ້ນກໍວາງເປົ້າຈະມີຄົນພຽງແຕ່ 10 ເປີເຊັນຈະດູດຢາດູດຢູ່ພາຍໃນປີ 2025 ກ່ຽວກັບສຸຂະ ພາບດ້ານປະສາດ ທ່ານ Greg Hunt ເວົ້າວ່າ ມັນເປັນການທ້າທາຍແຫ່ງຊາດ ຍ້ອນວ່າ ມີຄົນໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍເຖິງ 4 ລ້ານຄົນທີ່ມີບັນຫາກັບສຸຂະພາບປະສາດໃນທຸກໆປີ ຍານາງ Arshdeep Cheema ເປັນຄົນທີ່ຮູ້ດີກັບການມີ ບັນຫາດ້ານປະສາດ ຜູ້ກ່ຽວຖືກກວດເຫັນເປັນອາການກັງວົນຈິດກັງວົນໃຈ ແລະ ຕ່ຳຕ້ອຍຄ້ອຍໃຈ ໃນເມື່ອທີ່ບໍ່ນານ ຜູ້ກ່ຽວອອກໂຮງຮ່ຳໂຮງຮຽນແລ້ວ

ການຄົ້ນຄວ້າ 3 ປີ ເບິ່ງຄົນໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ 60,000 ຄົນ ຈະຊົດຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ໄດ້ຜົນຂຶ້ນຕື່ມກ່ຽວກັບການຄ້ຳຈູນສຸຂະພາບປະສາດ ແລະ ການໃຫ້ຂໍ້ມູນຕ່າງໆ Greg Hunt ກໍຍຶດໝັ້ນກັບການແກ້ໄຂຄວາມອັບອາຍກ່ຽ ວກັບສຸຂະພາບປະສາດ ແລະ ກໍຍຶດໝັ້ນກັບການສ້າງຍຸດທະສາດດ້ານປະສາດຂອງເດັກໆ ພາຍໃນປີ 2020 ສາດສະດາຈານ Harriet Hiscock

ກໍອະນຸມັດເງິນອະນຸມັດຄຳຕື່ມອີກ 10 ລ້ານໂດລາໃສ່ແຜນການສາທາລະນະສຸກແຫ່ງຊາດ ພາກ 4 ແລະ ພາກສຸດທ້າຍຄືການຄົ້ນຄວ້າໃນດ້ານການແພດ ມີການຄາດຫວັງວ່າການຄົ້ນຄວ້າໃນດ້ານການແພດຕື່ມ ອີກຈະເຮັດໃຫ້ມີການທົດລອງຕ່າງໆຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຫວັງແກ່ຜູ້ທີ່ເຈັບໂຊຕ່າງໆ

ວ່າຊັ້ນ ຈົ່ງຟັງເລື່ອງລາວຫຼາຍຕື່ມເປັນພາສາຂອງທ່ານເອງ ໂດຍເຂົ້າເບິ່ງ sbs.com.au ຂີດທັບລາວ